ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວຄາວໃຫ້ຊາບເດີ້ ທີ່ວ່າຈັງຫວັດໜອງຄາຍຈັດທີມສະກັດກັ້ນໂລກອະຫິວາໝູ ຫຼືວ່າໂລກອາຟຣິການີ້ລະ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍກະຈັດທີມ ສະກັດກັ້ນໂລກອະຫິວາອາຟຣິກາໃນໝູ ຕວດຍຶດເນື້ອ ແລະ ອາຫານແປຮູບຈາກໝູ ທີ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວນຳເຂົ້າຈາກປະເທດລາວເນາະ

ອັນນີ້ກະເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ກະແປວ່າຄົນລາວຄົນໄທກະຂ້າມໄປມາຢູ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ໜອງຄາຍນີ້ ກະແປວ່າຕາມທີ່ທ່ານເວົ້າ ຍັງບໍ່ຊາບເຖິງທີ່ວ່າມີໂລກອະຫິວາໝູອາຟ ຣິການີ້ ກະແມ່ນວ່ານຳເອົານັ້ນເອົານີ້ເຂົ້າມາ ເຊັ່ນວ່າເຂົ້າຈີ່ປາເຕ້ ທີ່ວ່າຄັນວ່າປາເຕ້ລະກະແມ່ນວ່າເຮັດດ້ວຍຕັບໝູຫັ້ນລະ ໄປ ແລ້ວທາງການເພິ່ນກະພະຍາຍາມເອົານ້ຳຢູກນ້ຳຢາໄປ ໃສ່ອ່າງໃສ່ຫຍັງໄ ວ້ໃຫ້ຢຽບ ໃຫ້ຂ້າແມ່ພະຍາດນີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ທີ່ວ່າມາເຮັດຢູ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທນີ້ ແຕ່ວ່າແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ມັນຍາວແທ້ໆນີ້ ມັນຊິບໍ່ມາບ່ອນອື່ນບໍ່ ມານຳເຮືອ ມານຳເຄື່ອງນຳຂອງ ສົ້ງເສື້ອນີ້ລະ ບໍ່ ແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນເກີບເດ ສົ້ງເສື້ອໄປຖືກນ້ຳລາຍໝູບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ ມັນກະຕິດຢູ່ໃນສົ້ງໃນເສື້ອມາ ບັດວ່າໄປຟາມໄປໄຮ່ໄປສວນ ບ່ອນໝູ ທີ່ວ່າມີໝູໄທນີ້ ມັນກະຊິລາມໃສ່ໝູໄທຊີ້ ເພິ່ນ ພະຍາຍາມຢ່າງຈິງຈັງຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນເປັນໄປໄດ້ບໍ ທີ່ວ່າສິຕ້ານຢັນນີ້ນະ ອັນນີ້ກະຖ້າຫາກວ່າໄດ້ 100% ບໍ ກະຄືສິບໍ່ໄດ້ 100% ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນຈຸດໃຫຍ່ໆທີ່ມີຄົນເຂົ້າອອກ ເປັນການປ້ອງກັນຈຸດໃຫຍ່ ຖ້າຈຸດນ້ອຍໆຕາມດ່ານທ້ອງຖິ່ນທົ່ວໄປນີ້ເນາະ ທີ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນໄທລາວຂ້າມໄປມາ ອັນນີ້ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດໜອງຄາຍເພິ່ນກະໄດ້

ນ້ຳຢຸກນ້ຳຢານີ້ ຄັນສິເວົ້າລະ ຕາມການປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າດອກ ທີ່ວ່າເຫັນໝູ່ເພື່ອນທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າແຕ່ກ່ອນລ້ຽງ pit bull ນີ້ ສາມສີ່ສິບໂຕຊີ້ ໃນເມື່ອມັນເປັນພະຍາດອະຫິວາຖອກທ້ອງນີ້ນະ ກໍແມ່ນວ່າຢາ ທີ່ວ່າຂ້າແມ່ພະຍາດຖອກທ້ອງ ຫຼືວ່າແບັກເທເຣຍຕ່າງໆນີ້ ດີທີ່ສຸດນີ້ແມ່ນນ້ຳຢາຊັກເຄື່ອງ ໂອເດຊາແວນ ທີ່ວ່າພາສາໄທເຂົາເອີ້ນວ່າໄລເຕີບໍ ທີ່ວ່າຂິວໆ ໄດ້ເອົາມາຊັກເຄື່ອງໃຫ້ມັນຂາວຫັ້ນນະ ອັນຢາໄລເ ຕີນີ້ແປວ່າ ໄຮເຕີ ໄຮເຕີ ເອີ ໄຮເຕີນີ້ແປ ໄຮເຕີນີ້ແປວ່າມັນ ມັນຂ້າອັນເຊື້ອໂລກນີ້ແປວ່າດັບໝົດ ບໍ່ເຫຼືອຈັກໂຕ ອັນດີກວ່າຂອງສັດຕະວະແພດເອົາມາຢາຍຊ້ຳ ແຕ່ວ່າມັນຂິວຊື່ໆ ມັນ ມັນໄດ້ຜົນແທ້ໆ ອັນນີ້ ອັນນີ້ແມ່ ນ ແມ່ນ ແມ່ນສັດຕະວະແພດທີ່ວ່າບອກເພື່ອນຂ້າພະເຈົ້າອັນລ້ຽງໝາຫັ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢາໄລເຕີນີ້ ເພາະວ່າມັນດີກວ່າຢາຂ້າແບັກເທເຣຍ ເພາະວ່າພະຍາດຖອກທ້ອງນີ້ມັນ ມັນແມ່ນພະຍາດແບັກເທເຣຍຊັ້ນນ ະ ມັນບໍ່ແມ່ນໄວຣັສ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງແມ່ພະຍາດອັນນ່າໄວຣັສ ຫຼືວ່າແບັກເທເຣຍນີ້ ພະຍາດຖອກທ້ອງໝູນີ້ມັນເກີດມາຈາກແບັກເທເຣຍ ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າທາງການໄທເພິ່ນໄດ້ບອກປະຊາຊົນ ບໍວ່າ ກ່ຽວກັບຊີ້ນໝູທີ່ວ່າເປັນໂລກອະຫິວາອາຟຣິການີ້ ແມ່ນວ່າຄັນເອົາມາຕົ້ມສຸກໆເປື່ອຍໆແລ້ວກິນໄດ້ນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ບອກບໍ ຫຼືວ່າກິນບໍ່ໄດ້ ເພິ່ນໄດ້ບອກບໍ ຄືອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງໂລກອະຫິວາແອຟຣິກາ ໃນໝູນີ້ເນາະ ກະເປັນໂລກທີ່ຕິດຕໍ່ຂອງ ຂອງໝູເອງ ຖ້າຫາກວ່າມີການຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ແລ້ວລະກະເຮັດໃຫ້ໝູໃນພື້ນທີ່ໝ່ອງໃດທີ່ມີເຊື້ອໂລກພວກນີ້ ໝູກະສິຕາຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າໂລກນີ້ ບໍ່ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕິດມາຫາຄົນ ໂດຍແນະນຳໃຫ້ຄົນນີ້ເຮັດອາຫານປຸງສຸກນະ ຄືເຮັດໃຫ້ສຸກໆ ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ອ່າ ດົນໆ ອ່າ ເພາະວ່າໂລກນີ້ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນສູງມັນເຖິງສິຕາຍ ແຕ່ວ່າຢ່າງໃດກະຕາມແຕ່ ທາງກົ ມປະສຸສັດຈະແຈ້ງກັບພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລະວ່າ ໂລກອະຫິວາໃນອາຟຣິກາໃນໝູນີ້ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ມາສູ່ຄົນໄດ້ ຈັ່ງຊີ້ລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍດູເດົາໄດ້ວ່າ ເພາະວ່າມັນແມ່ນເຊື້ອໂລກແບັກເທເຣຍ ແບັກເທເຣຍແມ່ນ ປາບໄດ້ ຂ້າໄດ້ ສັກຢາໃຫ້ຕາຍໄດ້ ຫຼືວ່າເອົາມາຕົ້ມມາຫຍັງແລ້ວມັນຕາຍຈັ່ງຊີ້ ຄັນວ່າແມ່ນໄວຣັສນີ້ແປວ່າຂ້າບໍ່ຕາຍ ສີດຢາບໍ່ຕາຍ ນອກຈາກທີ່ວ່າໃຊ້ຄວາມຮ້ອນແຮງແລ້ວກໍ ຮ້ອນແທ້ໆ ມັນຈັ່ງຕາຍຈັ່ງຊີ້ນະ ກໍ ແປວ່າຄວາມປອດໄພນີ້ບໍ່ຕ້ອງໄປແຕະໄປຕ້ອງມັນ ບໍ່ຕ້ອງກິນ ບໍ່ຕ້ອງເອົາມັນມາຕົ້ມ ບໍ່ຕ້ອງ ບໍ່ຕ້ອງຊີມວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃຫ້ ບໍ່ຕ້ອງໄປໃກ້ມັນແຮ່ງດີລະ ບັດນີ້ນີ້ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າໝູເປັນໂລກອັນນີ້ຢູ່ສາລະວັນ ທີ່ວ່າທ່ານ ເວົ້າວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວມາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດໄທນີ້ນະ ກໍປະເທດໄທກໍໄດ້ໄປຊ່ວຍແລ້ວນີ້ ແມ່ນວ່າທາງການໄທເພິ່ນໄດ້ສົ່ງອຸປະກອນ ຫຼືວ່າຢູກຢາໄປບໍ ຫຼືວ່ າເພິ່ນເອົານາຍໝໍ ຫຼືວ່າທ່ານໝໍ ຫຼືວ່າສັດຕະວະແພດໄປ ທາງໄທເອງເນາະ ກະໄດ້ສົ່ງສັດຕະວະແພດ ລະກະໄປອົບລົມໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພ້ອມກັບອຸປະກອນພວກນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອຕ່າງໆຕົງນີ້ເນາະ ລະກະບາງ ບາ ງແຂວງ ບາງພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນໜອງຄາຍ ອາດຈະເປັນແຖວນະຄອນພະນົມ ມຸກດາຫານ ອະໄລກໍແລ້ວແຕ່ເນາະ ເພິ່ນກະຊິໃຫ້ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທາງການລາວເຂົ້າມາອົບລົມຫາຄວາມຮູ້ ກັບ ທາງປະສຸສັດໄທ ກະແບບນີ້ຄືກັນ ໂອ ກະແປວ່າມີການຊ່ວຍເຫຼືອກັນຈາກປະເທດໄທ ແຕ່ວ່າມັນມີຂ່າວ ມີຂ່າວບົ່ງບອກ ຫຼືວ່າໃຫ້ວີ່ແວວຮູ້ບໍວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກ່ຽວກັບໂລກຖອກ ທ້ອງໝູລະບາດຂຶ້ນນີ້ນະ ພວກເພິ່ນໄດ້ໄປຮ້ອງເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອ້າຍໃຫຍ່ຮ່າໂນ້ຍ ຫຼືວ່າປະເທດຫວຽດນາມ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ລັບລາຍງານ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຕົງນີ້ເນາະ ເພາະວ່າເປັນເລື່ອງຂອງ ລະຫວ່າງປະເທດ ອາ ລາວກັບທາງຫວຽດນາມເນາະ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕາມເບິ່ງຢູ່ອິນເຕີເນັດນີ້ ຫຼືວ່າໂຊຊຽວມີເດຍຕ່າງໆນີ້ ບໍ່ ບໍ່ເຫັນວ່າແລ່ນໄປຫາຫວຽດນາມ ໄປເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ວ່າຊ າບວ່າທ່ານເວົ້າວ່າ ມາຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດໄທນີ້ ມັນກະເປັນສິ່ງແປກໆຢູ່ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າເປັນແບບນີ້ແລ້ວ ກະແປວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ໂລກນີ້ມັນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າບໍ ຫຼືວ່າຫຼຸດລົງກວ່າເມື່ອ ກ່ອນຫັ້ນ ຕອນນີ້ເນາະ ເທົ່າທີ່ຕິດຕາມຂ່າວ ກະຖືວ່າຄວາມລຸນແລງກະລົດລົງ ຈຳນວນໝູທີ່ຕາຍໄປໃນ ອາ ທາງ ທາງລາວເນາະ ກະເມືອງສາລະວັນນີ້ ກະໜ້ອຍລົງຈັ່ງຊີ້ນະ ຖືວ່າຄວບຄຸມໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບໜຶ່ງແລ້ ວ ອື ເພາະວ່າຕອນຫຼ້າສຸດຫັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນ ອັນ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວຜ່ານທາງໂຊຊຽວມີເດຍວ່າ ຕາຍໄປ 2,500 ໂຕພຸ້ນໃດ໋ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນຫັ້ນ ກໍ ແລ້ວອີກຂ່າວໜຶ່ງທີ່ວ່າສົນໃຈນີ້ແມ່ນວ່າ ຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີກັບ ແຂວງສາລະວັນນີ້ນະ ປຶກສາຫາລືກັນ ຕິດຕາມມອງເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າການຈະສ້າງຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ ອັນທີ 6 ນີ້ໃດ໋ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ລະມັນຈະສ້າງຢູ່ໃສເນາະ ຄືເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານ ສະຫຼິດ ວິທູນ ຜູ້ວ່າ ລາຊະການຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີ ພ້ອມຫົວໜ້າພາກລັດ ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ລະຫວ່າງຄະນະນັກທຸລະກິດໄທ ນຳໂດຍທ່ານ ກິດຕິໄຊ ໂພສຸລັດ ປະທານສະພາອຸດສາ ຫະກຳຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີ ແລະ ປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳພາກອີສານ ກັບຄະນະນັກທຸລະກິດແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ໂລງແລມຕາດເລາະລອດ ແຂວງສາລະວັນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົ ນລາວ ໂດຍມີທ່ານ ວິຊຽນ ນະວິກຸນ ລອງເຈົ້າແຂວງສາລະວັນເປັນປະທານ ໂອກາດນີ້ເນາະ ທ່ານ ບົວແພງເພັດ ໂພໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການແຂວງຈຳປາສັກ ເພິ່ນກະໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງ ການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບໄທລາວແຫ່ງທີ 6 ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບ້ານປາກແຊງ ອຳເພີນາຕານ ຈັງຫວັດອຸບົນລາຊະທານີ ກັບບ້ານປາກຕະພານ ເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນ ສປປ ລາວ ເນາະ ຊຶ່ງໃ ນປັດຈຸບັນກະໄດ້ອອກແບບ ແລະ ກຳນົດຈຸດກໍ່ສ້າງເປັນທີ່ລຽບລ້ອຍແລ້ວ ໂດຍແບບກໍ່ສ້າງປະກອບໄປດ້ວຍສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ຄວາມຍາວ 1.6 ກິໂລແມັດ ຄວາມກວ້າງກະ 14.7 ກິໂລແມັດເນາະ ອັນຂົວທີ່ທ່ານ ເວົ້ານີ້ ບໍ່ແມ່ນຂົວເຫຼັກຕິ ເປັນຂົວຄອນກີດເສີມເຫຼັກເນາະ ເປັນຂົວຄອນກີດຄືມິດຕະພາບໄທລາວແຫ່ງທີ 1 ນີ້ລະ ກະເປັນແບບດຽວກັນ ມັນບໍ່ແມ່ນຂົວເຫຼັກວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວນີ້ ອັນນ່າ ເລື່ອງການສ້າງຂົວມິດຕ ະພາບລາວໄທຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ອັນທີ 6 ນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນລົງທຶນກັນແບບໃດເນາະ ຄືການລົງທຶນຕອນນີ້ຢູ່ໃນ ໃນລາຍລະອຽດທີ່ຈະມີການຄຸຍກັນ ແຕ່ວ່າງົບປະມານທີ່ໄດ້ຄຸຍກັນເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ກະປະມານ 4,300 ລ້ ານບາດ ແຕ່ວ່າທາງຝ່າຍໄທຊິອອກເທົ່າໃດ ທາງ ທາງການລາວຊິອອກເທົ່າໃດນັ້ນ ກະເປັນລາຍລະອຽດທີ່ມີການຄຸຍກັນຢູ່ໃນ ໃນລາຍລະອຽດອີກຕໍ່ໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ບໍ່ແມ່ນສ້າງໃຫ້ຟຣີຄືຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ ຊຽງຂອງ ຫາ ອັນນາ ບ້ານດອນໄຂ່ນົກ ຫຼືວ່າບ້ານດອນ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫຼືວ່າ ຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງນະຄອນພະນົມຕິ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນຈະສ້າງໃຫ້ຟຣີ ແຕ່ວ່າກຳລັງປຶກສາຫາລືກັນວ່າ ຊິລົງທຶນກັນແບບໃດແມ່ນບໍ່ ຄິດວ່າຊິເປັ ນການອອກທັງສອງຝ່າຍ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມເນາະ ແຕ່ວ່າໃນລາຍລະອຽດຊິຄຸຍກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ມີຂ່າວໆບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ມັນຊິແມ່ນລົງທຶນແບບສະເໝີພາບ 50 50 ບໍ ຫຼືວ່າຜູ້ນັ້ນລົງໜ້ ອຍ ຜູ້ນີ້ລົງຫຼາຍ ຜູ້ໃດຊິອອກຈັກ ລ້ອຍລະທໍ່ໃດ ຫຼືເປີເຊັນ ຈັກເປີເຊັນນີ້ ກະເປັນເລື່ອງອີກ ອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຊິນັ້ນມີການຄຸຍກັນຕໍ່ໄປເນາະ ລວມທັງໝ່ອງ ໝ່ອງ ໝ່ອງລາຍໄດ້ ໝ່ອງເງິນທີ່ຊິນຳມາສ້າງ ຊິເປັນເອົາມ າຈາກໝ່ອງໃດ ຈັ່ງໃດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວເລື່ອງສ້າງຂົວນີ້ ກຳລັງເຈລະຈາກັນຢູ່ນີ້ ແມ່ນວ່າພວກເພິ່ນໄດ້ບົ່ງວາງເວລາໄວ້ວ່າ ການເຈລະຈາກັນ ຫຼືວ່າຈະສ້າງຂົວນີ້ ຊິໃຫ້ແລ້ວໝົດມື້ໃດບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະຍັງມີ ມີການ ອ າ ເຈລະຈາກັນຢູ່ ອັນຍັງ ລາຍລະອຽດຍັງ ຍັງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກມາ ເພາະວ່າເລື່ອງ ເລື່ອງເງິນທີ່ຊິມາສ້າງ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ລົງໂຕປານໃດຈັ່ງຊີ້ນະ ກະເລີຍ ເລີຍຊິຫາລືກັນເປັນລະຍະໆຕໍ່ໄປ ໃນສ່ວນທີ່ກໍ່ສ້າງຊິເ ປັນປີໃດ ແລ້ວເປັນປີໃດນັ້ນ ກະຊິວ່າກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ອື ກະແປວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ມາເວົ້າມາວ່າກັນກ່ອນເນາະ ແມ່ນ ເອົາຈັ່ງໃດກະຢ່າ ບາດນີ້ນີ້ ເລື່ອງທີສາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈນີ້ແມ່ນວ່າ ຫໍການຄ້ານະຄອນພະ ນົມເດີນໜ້າເປີດປະຕູອິນໂດຈີນ ຂະຫຍາຍສິນຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວນີ້ເດ ມັນເປັນແນວໃດ ອັນນີ້ເນາະ ກອງປະຊຸມເພິ່ນປະຊຸມກັນຢູ່ຊານຮອນ ໂລງແລມຢູໂຮມໂມເຕວ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ໂດຍທ່ານ ສົ ມນາມ ເຫຼົ່າກຽດ ປະທານຫໍການຄ້າຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ແລະ ທ່ານ ສຸລັດ ກ້ອງກຽດກະມົນ ທີ່ປຶກສາກິດຕິມະສັກ ໄດ້ເຈລະຈາຈັບຄູ່ທຸລະກິດກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ ການຄ້າ ການລົງທຶນ ແລະ ການກະເສດ ຕ າມໂຄງການຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ ເຄືອຂ່າຍທັງໃນ ແລະ ກະຕ່າງປະເທດ ກັບນັກທຸລະກິດຊາວຫວຽດນາມຈາກເມືອງຮ່າຕິ້ງ ຈັງຫວັດກວາງບິງ ຈັງຫວັດກວາງຈິ ແລ ະ ນັກທຸລະກິດແຂວງຄຳມ່ວນ ປະເທດ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍມີທ່ານ ສະຫຍາມ ສິລິມົງຄົນ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ລ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານເນາະ ອາ ທ່ານ ສົມນ າມ ເພິ່ນກະບອກວ່າ ການເຈລະຈາຈັບຄູ່ທຸລະກິດເທື່ອນີ້ ສຳນັກງານພານິດຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ຫໍການຄ້ານະຄອນພະນົມ ລ່ວມກັບ ນັກທຸລະກິດ ໄດ້ເຊີນນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຈຳນວນ 30 ຄົນ ຈາກ ປະເທດຫວຽດນາມກະມີນາຍົກເທດສະມົນຕີເມືອງກວາງບິງ ແລະ ລອງຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳຈັງຫວັດກວາງບິງ ເປັນຜູ້ນຳທີມ ສ່ວນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າ ສປປ ລາວ ເນາະ ກະມີທ່ານ ທອງໄຊ ມັງໜໍ່ເມກ ຕົວແທນພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ພ້ອມທ່ານ ສົມສີ ສຸກສົມບູນ ປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະໃນການເຈລ ະຈາຈັບຄູ່ ດ້ວຍຈຸດປະສົງກະເພື່ອແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງໂອກາດ ສ້າງຄວາມລ່ວມມືທາງການຄ້າ ການລົງທຶນ ໃຫ້ເກີດການຄ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ນອກຈາກນີ້ນະ ກະມີການຈັບທາງການເງິນ ໂດຍເຊີນສະຖາບັນກາ ນເງິນໃນຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມມາໃຫ້ຄວາມຮູ້

ແລ້ວກະເທົ່າທີ່ຕິດຕາມ ກະຄືເປັນເລື່ອງຂອງອີເລັກ ພວກດ້ານອີເລັກໂທຣນິກນຳຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ກະໄປ ໄປເລື່ອງສິນຄ້າ ແຕ່ວ່າການທ່ອງທ່ຽວນີ້ ເພິ່ນມີໂຄງການທີ່ວ່າສິເຮັດໃຫ້ມັນໄວກວ່າເກົ່າບໍ່ ເພາະວ່າຍົ ກຕົວຢ່າງ ອ່າ ຂໍວີຊາ ຕໍມໍກໍຕໍມໍ ຫຼືວ່າເອົາລົດເອົາລາຂ້າມຢູ່ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ ນະຄອນພະນົມ ແຂວງຄຳມ່ວນຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນສິເຮັດໃຫ້ເອກະສານທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລ້ວໄວ ຂັບປືດຂ້າມມາໂລດ ຫຼືວ່າຂ້ າມໄປໂລດນີ້ ໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນນີ້ ພວກເພິ່ນມີຂ່າວ ມີຂ່າວບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ເນາະ

ການອຳນວຍຄວາມສະດວກຢູ່ນະຄອນພະນົມ ກະສິບໍ່ຕ່າງກັບໜອງຄາຍໃນ ໃນໂອກາດຕໍ່ໄປເນາະ ອືມ ມັນຍາກເດ້ ອັນໄປປະເທດໄທນີ້ເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງ ຄົນອອສເຕຣລຽນນີ້ໄປໄທນີ້ ແມ່ນວ່າບໍ່ຕ້ອງຂໍວີຊາ ໄດ້ເດືອນໜຶ່ງ ຄັນວ່າໄປສະຖານທູດ ຫຼືວ່າກົງສູນໄທຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໄປຂໍ 2 ເດືອນຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ໃຫ້ ໃຫ້ແຕ່ເດືອນດຽວ ແລ້ວມີແຕ່ບອກວ່າຄັນໄປປະເທດໄທແລ້ວໃຫ້ໄປຕໍ່ ບາດນີ້ໄປຕໍ່ ມັນກະບໍ່ແມ່ນຂອງງ່ າຍ ຈັກ ບ່ອນໄປຕໍ່ຫັ້ນຢູ່ໃສ ຄັນໄປແລ້ວກະໄປປະກອບເອກະສໍກະສານ ນັ່ງຖ້າດົນເຕີບ ຄັນວ່າໄດ້ແລ້ວກະໄດ້ເສຍເງິນ ເປັນຫຍັງພວກເພິ່ນບໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍ ທີ່ວ່າໄປຫາກົງສູນ ຫຼືວ່າສະຖານທູດຢູ່ໃນປະເທ ດ Australia ແລ້ວກະຂໍ 2 ເດືອນ ແລ້ວກະຈ່າຍເງິນຄ່າ 2 ເດືອນໂລດ ແທນທີ່ສິບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຕໍ່ຢູ່ໃນປະເທດໄທເອງຫັ້ນນະ ຫຼືວ່າບາງກໍລະນີຫັ້ນ ຕ້ອງອອກຈາກປະເທດໄທໄປ ເຊັ່ນວ່າໄປປະເທດມາເລເຊຍ ຫຼືຂະເໝນ ຫຼືລາວຈັ່ງຊີ້ ໄປນັ່ງກິນນ້ຳໝາກພ້າວຈອກໜຶ່ງ ແລ້ວກະກັບຄືນມາ ແລ້ວກະໄດ້ອີກເດືອນໜຶ່ງນີ້ ມັນຍາກ ນີ້ແມ່ນວ່າກ່ຽວກັບ ອ່າ ການຄ້າການຂາຍນະຄອນພະນົມກັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະ ຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າການທ່ອງທ່ຽວນີ້ ເພິ່ນວ່າ ເພິ່ນວ່າສິເຮັດໃຫ້ມັນສະດວກສະບາຍ ເປີດປະຕູປະຕ່າງນີ້ນະ ພວກເພິ່ນໄດ້ມອງເບິ່ງເລື່ອງນີ້ບໍ່ ເພິ່ນກະມີພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບຮູບແບບມາ ມາຕໍ່ເນື່ອງ ອັນທີ່ທ່ານ ບອກວ່າໃຫ້ມັນໄດ້ 2 ເດືອນ ທີ່ອອສເຕຣເລຍເຂົ້າມາຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະ